SBS Radio National Reconciliation Week ສັບປະດາການປະນີປະນອມແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຖືກອຸທິດໄວ້ສຳລັບຄວາມປອງດອງກັນລະຫວ່າງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຄົນອື່ນໆໃນດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈ້ ມັນຖືກສະເ ຫຼີມສະຫຼອງຂຶ້ນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃນທຸກໆປີ ລະຫວ່າງວັນທີ 27 ເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ ສຳລັບປີນີ້ 2019 ແມ່ນເຈາະຈົງໃສ່ການເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງ ແລະ ມັນສາມາດມີບົດບາດແນວໃດໃນກາ ນປະນີປະນອມກັນ ວັນເວລາຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາການປະນີປະນອມແຫ່ງຊາດນັ້ນ ແມ່ນໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ ຫາ ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ ຂອງແຕ່ລະຟ້າລະປີຕະຫຼອດໄປ ຍ້ອນທີ່ວ່າມີເຫດການອັນສຳຄັ ນສອງສິ່ງສອງຢ່າງເກີດຂຶ້ນ ໃນສັບປະດາດຽວກັນ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄັ້ງທຳອິດທຳອໍ ແມ່ນໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ ປີ 1967 ທີ່ເປັນມື້ເປັນວັນປະຊາມະຕິຖືກຈັດຂຶ້ນ ທີ່ຜົນການຂອງມັນເຫັນວ່າຄົນອົດສະເຕຣລຽນເຖິງ ຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ປ່ອນບັດປະຊາມະຕິ ໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍມີອຳນາດກະທຳໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ມີການນັບຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍເຂົ້າໃສ່ການສ ຳຫຼວດກວດເບິ່ງພົນລະເມືອງອົດສະຕຣາເລຍດ້ວຍ ໃນວັນທີ 3 ມິຖຸນາ ປີ 1992 ສານຂັ້ນສູງ ຄື High Court of Australia ຊີ້ຂາດກ່ຽວກັບມາໂບ ຄືບໍ່ຮັບຮູ້ເອົາແນວຄິດທີ່ວ່າດິນແດນແຫ່ງນີ້ບໍ່ມີເຈົ້າຂອງ ທີ່ປະເທດອັງກິດອ້າງວ່າ ອົດສະ ຕຣາເລຍເປັນເຈົ້າຂອງ ຊື່ທີ່ວ່າອົດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍຫຼັງດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈ້ເປັນຂອງປະເທດອັງກິດແລ້ວ ພ້ອມກັນກັບການຈາລຶກເຖິງປະຫວັດສາດນັ້ນ National Reconciliation Week ກໍເຈາະຈົງໃສ່ຫົວຂໍ້ອັນສຳ ຄັນຂອງແຕ່ລະຟ້າລະປີ ຫົວຂໍ້ສຳລັບປີນີ້ 2019 ແມ່ນ It's telling the stories of um, both

ຮັບຮູ້ເອົາປະຫວັດສາດທີ່ເປັນມາ ຄະນະກຳມະການຄວາມຈິງແທ້ ແລະ ການປະນີປະນອມກັນ ມີປະຫວັດສາດອັນດົນນານມາແລ້ວຂອງປະເທດອື່ນໆ ດັ່ງຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ການາດາ ເຊົາອາຟຣິກາ ແ ລະ ຫຼາຍປະເທດອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ວິທີການອັນເປັນທາງການພິຈາລະນາເບິ່ງຄວາມເປັນທຳໃນພົງສາວະດານຂອງອະດີດ ຍານາງມັນດີນເວົ້າວ່າ ການເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງມີຂຶ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍອ້າງເຖິງການ ຂ້າຄົນຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ຢູ່ທີ່ຫ້ວຍມີຢານ ຄຣີກ ໃນລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນປີ 1838 ຄົນ Aboriginal ບໍ່ຫຼຸດ 28 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍຄົນຢູໂຣບຈຸໜຶ່ງ

ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ລູກຫຼານຂອງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍໃນການຂ້າຟັນຮັນແທງກັນນັ້ນ ເຂົ້າຫາກັນໃນທຸກໆປີ ເພື່ອກະທຳພິທີອັນໜຶ່ງຂຶ້ນສຳລັບຄົນທີ່ສູນເສຍຊີວິດໄປນັ້ນ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລະບົບການເວົ້າເຖິງຄວາມຈິ ງໂດຍເປັນທາງການເວົ້າວ່າ ສົນທິສັນຍາອັນໜຶ່ງຈະເປັນບາດກ້າວເດີນໜ້າ ໃນການເລີ່ມຕົ້ນລະບົບການປະນີປະນອມກັນ ສົນທິສັນຍາແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນໂດຍເປັນທາງການລະຫວ່າງສອງກ້ຳສອງຝ່ າຍ ທີ່ສາມາດເວົ້າ ແລະ ກະທຳທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ສອງກ້ຳສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ ອົດສະຕຣາລີເປັນປະເທດໜຶ່ງປະເທດດຽວໃນບັນດາປະເທດຈັກກະພົບ ຄືບັນດາປະເທດຂອງ Commonwealth

The people got to tell their stories. The people got to tell the world their stories. ລະບົບການເວົ້າວ່າຄວາມຈິງ ຄວນເປັນຊິ້ນສ່ວນຫຼັກໆຂອງສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ອົງການຈັດຕັ້ງ Healing Foundation ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາລີ ທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການກັບຊຸ ມຊົນຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂນະໂຍບາຍອັນໂຫດຮ້າຍທີ່ມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ເຊັ່ນ ການບັງຄັບເອົາລູກເອົາເຕົ້າອອກໄປຈາກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທ່ານ Richard Weston ເປັນ CEO ຂອງ Healing Foundation ທ່ານເວົ້າວ່າ ຄົນພື້ນເມືອງຫຼາຍຂຶ້ນກຳລັ ງຕິດຄຸກຕິດຄອກ ແລະ ເດັກໆຄົນພື້ນເມືອງຫຼາຍຂຶ້ນຖືກນຳໄປໄວ້ໃນ Home Care ທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າແມ່ນຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງການປ່ຽນແປງຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງໄປຫາຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຕ່າງໆ ທ່ານເວົ້າວ່າ if we don't actually acknowledge the truth of those experiences that they actually happened we accept they a t t h happened and we accept and understand that they've had a long lasting impact and we can't fix them we can't heal people and we're seeing the result of that play out in many of our communities around around the country so that that's what happened there's a real impact on people's lives

ກໍຈະພົວພັນກັບເຫດການໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາລີດ້ວຍ sbs.com.au